ໃນການໃຫ້ຄວາມເຫັນທີ່ມີຂຶ້ນຕ່າງຫາກຕໍ່ນັກຂ່າວວີໂອເອ ພະແນກພາສາເກົາຫຼີ ນາງ ໂຈ ເອິນ ລີ ໃນວັນສຸກແລ້ວນີ້ ບັນດາສະມາຊິກສະພາສູງຂອງສະຫະລັດກ່າວວ່າ ການຮ່ວມມືທາງທະຫານລະຫວ່າງເກົ າຫຼີເໜືອກັບຣັດເຊຍ ອາດຊ່ວຍໃຫ້ປະເທດທັງສອງເສີມຂະຫຍາຍຄວາມອາດສາມາດດ້ານການທະຫານຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສະມາຊິກສະພາສູງ ຄຣິສ ຄູນ ຈາກລັດເດລາແວຣ໌ ກ່າວວ່າ ຂ້າພະເຈົ້າມີຄວາມ ເປັນຫ່ວງວ່າ ປືນໃຫຍ່ຂອງເກົາຫຼີເໜືອຖືກສົ່ງມາຊ່ວຍຣັດເຊຍໃນເວລາທີ່ມີຄວາມຫຼໍ່ແຫຼມ ແລະ ລູກສອນໄຟຂີປະນາວຸດຂອງເກົາຫຼີເໜືອຊ່ວຍຣັດເຊຍໃນການໂຈມຕີຢ່າງໂຫດຮ້າຍຕໍ່ສູນກາງຂອງພົນລະເ ຮືອນໃນທົ່ວປະເທດຢູເຄຣນ ສ່ວນສະມາຊິກສະພາສູງຈາກພັກຣີພັບບລີກັນ ທ່ານ ພີດ ຣິກແກັດສ໌ ກ່າວວ່າ ຄວາມສຳພັນສອງຝ່າຍລະຫວ່າງຣັດເຊຍ ແລະ ເກົາຫຼີເໜືອ ແມ່ນໝາຍຄວາມວ່າ ສະຫະລັດໃຫ້ເງິນສະ ໜັບສະໜູນເພີ່ມຂຶ້ນແກ່ຢູເຄຣນ ເຊິ່ງໃນເວລານີ້ພວມໄດ້ຮັບການຂັດຂວາງຢູ່ໃນການອະພິປາຍດ້ານງົບປະມານຂອງສະພາຕ່ຳ ແລະ ທຳນຽບຂາວ ຈຳເປັນຕ້ອງໄດ້ເຮັດໃຫ້ເປັນບຸລິມະສິດອັນສຳຄັນ ສິ່ງທີ່ພ ວກເຮົາຕ້ອງໄດ້ກະທຳກໍຄື ເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ພວກເຮົາສະໜັບສະໜູນພັນທະມິດຂອງພວກເຮົາ ທ່ານ ຣິກແກັດສ໌ ກ່າວ ແລະ ທ່ານກໍກ່າວຕື່ມວ່າ ສະຫະລັດຕ້ອງເຮັດໃຫ້ເປັນທີ່ແນ່ໃຈວ່າ ທະຫານຢູເຄຣນ ໄດ້ຮັບໃນສິ່ງທີ່ພວກເຂົາຕ້ອງການ ເພື່ອໃຫ້ສາມາດຕີໂຕ້ທະຫານຣັດເຊຍຄືນໄດ້ ສະມາຊິກສະພາສູງສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ທ່ານ ຄຣິສ ແວນ ຮໍເລັນ ກໍໄດ້ສະທ້ອນໃຫ້ເຫັນເຖິງຄວາມຮູ້ສຶກຂອງທ່ານ ຣິກແກັ ດສ໌ ໂດຍກ່າວວ່າ ການຈັດສົ່ງອາວຸດທີ່ພວມດຳເນີນຢູ່ຕໍ່ມາຂອງເກົາຫຼີເໜືອໄປໃຫ້ຣັດເຊຍ ໝາຍຄວາມວ່າ ມັນເຖິງເວລາແລ້ວທີ່ລັດຖະສະພາສະຫະລັດຕ້ອງໄດ້ດຳເນີນການ ນີ້ແມ່ນອີກເທື່ອໜຶ່ງທີ່ວ່າ ເປັນຫ ຍັງມັນຈຶ່ງເປັນເລື່ອງສຳຄັນແທ້ໆ ສຳລັບລັດຖະສະພາທີ່ຈະຕ້ອງໄດ້ຮັບຜ່ານການຈັດສັນງົບປະມານເພີ່ມເຕີມ ແລະ ສະໜອງການຊ່ວຍເຫຼືອທາງທະຫານໃຫ້ແກ່ປະຊາຊົນຢູເຄຣນ ທີ່ມີຄວາມຈຳເປັນໃນກາ ນປ້ອງກັນໂຕຂອງພວກເຂົາເຈົ້າ ສະມາຊິກສະພາສູງ ທິມ ເຄນ ທີ່ສັງກັດພັກເດໂມແຄຣັດ ຈາກລັດເວີຈິເນຍ ກ່າວວ່າ ຄວາມໃກ້ຊິດເພີ່ມຂຶ້ນຂອງຣັດເຊຍກັບເກົາຫຼີເໜືອ ພ້ອມທັງຈີນກັບອີຣານ ສະແດງໃຫ້ເຫັ ນວ່າ ສັດຕູຂອງສະຫະລັດພວມຮຽນຮູ້ອຳນາດໃນການສ້າງພັນທະມິດ ໜຶ່ງໃນຄວາມເຂັ້ມແຂງຂອງສະຫະລັດກໍແມ່ນພັນທະມິດ ແລະ ແຕ່ໃດໆມາ ພວກເຂົາເຈົ້າບໍ່ໄດ້ໃຊ້ພັນທະມິດໃນເວທີດຽວກັນ ທ່ານ ທິມ ເ ຄນ ກ່າວ ແຕ່ພວກເຂົາເຂົ້າໃຈວ່າ ຄວາມໄດ້ປຽບຢ່າງໃຫຍ່ຂອງສະຫະລັດ ແລະ ທຸກໆສິ່ງທີ່ພວກເຂົາເຈົ້າເຮັດຮ່ວມກັນ ຂ້າພະເຈົ້າຢາກເວົ້າວ່າ ມັນໄດ້ຖືກໃຊ້ໃນພື້ນທີ່ອັນນັ້ນ ພວກເຂົາເຈົ້າແມ່ນພວມພະຍ າຍາມທີ່ຈະສ້າງເສັ້ນຕ່າງໆ ຍ້ອນທີ່ຈິງແລ້ວ ຍ້ອນທີ່ຈິງແລ້ວ ພວກເຂົາບໍ່ເຄີຍມີມາແຕ່ກ່ອນເລີຍ ໃນລາຍງານຫຼ້າສຸດເມື່ອວັນສຸກແລ້ວ ການເຈລະຈາກ່ຽວກັບງົບປະມານຂອງລັດຖະສະພາ ທີ່ເຊື່ອມໂຍງກາ ນໃຫ້ທຶນແກ່ຢູເຄຣນກັບຄວາມໝັ້ນຄົງຊາຍແດນ ໄດ້ຕົກຢູ່ໃນສະພາບບໍ່ໄປບໍ່ມາອີກເທື່ອໜຶ່ງ ໄຊຈະເລີນສຸກ VOA